ແຕ່ຄົນງານນັ້ນ ຮັກສານີ້ປະມານ 80 ຄົນ ມີຄົນຂາວແດ່ ຄົນດຳແດ່ ແມັກແດ່ ລາວ ມັນມີ ຄັນສິເວົ້າແລ້ວ ມັນມີແຕ່ສອງພະແນກທໍ່ນັ້ນນະ ພະແນກໜຶ່ງຫັ້ນຊັກພົມກັບອັນເຮັດພື້ນ ແລ້ວພະແນກໜຶ່ງກະຄລີນອັບ ໄປເຊັດກະ ດານ ຖິ້ມຂີ້ເຫຍື້ອ ເຮັດຫ້ອງນ້ຳ ພົມນຳອອບຟິດແບບຊັ້ນ ເອີ ຫ້ອງຜູ້ຍິງ ຄັນໃຜປະຈຳເປັນອັນ ເປັນຫຼັງລົດນະ ກະໄດ້ເຮັດໝົດທັງຍິງທັງຊາຍ ເຈົ້າເຮັດມານີ້ຈັກປີແລ້ວ ຄັນຊິເວົ້າ ສີ່ສິບສອງແລ້ວ ແປດສິບເອັດເດ້ ຮອດສີ່ສິບສອງປີ ແປວ່າພວກນັກຮຽນມັນຮຽນຈົບໄປແລ້ວ ກະເປັນເຈົ້າເປັນນາຍຈົນເຖົ້າຈົນແກ່ກັນເບີດແລ້ວ ເຈົ້າກະຍັງເຮັດຢູ່ຫັ້ນເນາະ ແມ່ນຕົວ